الا الذين تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان الله غفور رحيم اللهم صل علي سيدنا محمد صدق الله العلي العظيم هي سورت پڙهيسون سورت نور آهي سورت نور جون ڪجهه آيتون پڙهيون اٿئون پهرين آيت کان وٺي ڪهڙي آيت اٺ نمبر آيت آهي ڪهڙي آيت چوٿون نمبر الاء ڇا پڙهڻ ۾ ڪونه اچي مون کي پري کان نمبر ننڍڙا آهن ها ان ڪري چار آيتون پڙهيون اٿئون الحمد لله هاڻي هن جي سورت جو تمام عجب جهڙي سورت آهي نه سورت جو نالو آهي نور سورت نور الله مسلح ڪيئن نور ماڻهن کي ملندو مومن هن کان اڳ ۾ ۾ سورت هئي هن جو نالو آهي مومنون مؤمنن کي نور ملندو حاصل ٿيندو الله تعاليٰ جي وٽان ۽ ان کان پوء آيت جيڪا آهي سا فرقان سورت فرقان پنجويهين سورت فرقان هي جيڪا نور جيڪو آهي سورت اها فرقان ان سينس ۾ پنهنجو بڇڙائيء کي پڌري ٿي ڪري پڌرو ٿو ڪري، جيڪي بڇڙائيء جا طريقا آهن، انهن کي پڌرو ٿو ڪري، چڱائي کان چڱائي کي پڌرو ٿو ڪري ۽ اها حاصل ٿئي ٿي ڪنهن کي مؤمنن کي يا فرقان، قرآن شريف جي ڪري هي جيڪا ڳالهه آهي ته تمام عجب جهڙي ڳالهه آهي انهيء سينس ۾ ته هاڻي هن سورت جو حڪم پهريائين شروع پهرين آيت آهي ته هي سورت اسان نازل ڪئي آهي هن ۾ اسان فرض ڪيا آهن ۽ هي جيڪو آهي انهيء ڪري ته توهان جيئن پنهنجو لعلکم تذکرون ته جيئن نصيحت حاصل ڪريو ۽ ان منجهان پرايو ان مان سمجهه ڌاريو ۽ ياد ڪريو اها ڳالهه هيء نه ته ڳالهه وسري وڃي هلي ان ڪري حڪم آهي ۽ پنهنجو رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو ته پنهنجي عورتن کي هيء سورت پڙهايو ياد ڪرايو بلڪه ته ياد هجن ڇو جو هن ۾ تمام گهڻيون ڳالهيون آهن

جيڪو ٻين تهمت جيڪو پنهنجي زال تي ٿو هڻي مرد هن کي ڪو موجود ڪونهي پنهنجو ڇا چئبو آ شاهد ڪو هن وٽ ڪونهي هو پاڻ ئي شاهد آهي چئي ٿو بس مان آئون هڪڙو ئي شاهد آهيان پر منهنجي زال جيڪا آهي سا اهڙي بڇڙي آهي هن هي ڪم ڪيو آهي مون کي خبر آهي مون مون ڏٺو آهي اکين سان پنهنجي هاڻي هن کي شاهد ته آهي ڪونه هاڻي ڇا ڪري چئي هاڻي هن کي پوء چار دفعا هو قسم کڻي ته آئون جيڪي چوان ٿو پيو سو اهو سچ آهي ۽ پنجون دفعو قسم کڻي ته پنهنجو جيڪو جيڪڏهن آئون ڪوڙو ڪوڙو هجان ته پوء مون تي الله تعاليٰ جي لعنت آهي. هاڻي اهو هن جو قسم آهي. اهو قسم پورو ٿيو. هاڻي مائي جي اختيار ۾ آهي. مائي جي اختيار ۾ ڳالهه ڪيئن آهي ته هو چوي ته بس هي جيڪو چوي ٿو ته هي سچ آهي ته پوء ته هن تي پنهنجو اهو رجم يا جيڪو به حڪم جيڪو آهي سو قائم ٿي ويو هليو ان تي اها سزا ملندي پر هوء مائي جيڪا آهي سا بيهي ٿي رهي چئي ٿي نه هي جيڪو ماڻهو چوي ٿو منهنجو مڙس جيڪو هو چوي ٿو ڳالهه اهو پنهنجو هي سچو ناهي هي چار دفعا چوندي ته هي سچو ناهي ۽ جيڪڏهن چئي ٿي هي جيڪڏهن سچو هجي ته مون تي لعنت آهي هاڻي ائين ڪونه ٿي چئي ته هي ڪوڙو آهي بس چئي ٿي هي سچو ناهي تمام عجب جهڙو لفظ آهي قرآن شريف ۾ تمام لطيف معنيٰ آهي ان ۾ معنيٰ هي سچو صحيح ڀئي ٿي سگهي ٿو هن ڪا ڳالهه ڏٺي به هجي الله الله کي خبر آهي پر مطلب ته اها ڳالهه نه ڏٺائين جنهن تي سزا ملڻ کپي ان ڪري مائي چوي ٿي ته پنهنجو هي سچو ناهي هي سچو ناهي هي سچو نه آهي، هي سچو نه آهي، جيڪڏهن هي سچو هجي، ائين ته ڪونه ٿي چئي ته هي جيڪڏهن ڪوڙو هجي، جيڪڏهن هي سچو هجي ته مون تي لعنت آهي. هاڻي اها ڳالهه هن جيڪڏهن ڪري ورتي ته پوء هن تان سزا ڇٽي ۽ پوء الله ڄاڻي ۽ هن مائي ڄاڻي ۽ پنهنجو هو ڄاڻي ۽ جيڪڏهن هن ماڻهوءَ کي هاڻي مرضي آهي ته يا هن کي طلاق ڏئي ڇڏي يا مطلب ته طلاق هوء مائي وٺي ڀلي هن کان يا پاڻ ۾ گڏ رهن ته وري اها ڳالهه قيامت تائين نه ڪن ته ڀئي تو هي ڪا ڳالهه ٿي هي ٿي ٿي انهي قسم جو جيڪو واقعو ٿيو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي زماني ۾ هن مائي به قسم کڻي وئي هلي ۽ مرد پهرين قسم کنيو مائي به قسم کڻي وئي هلي پوء اهو ماڻهو پيدا ٿيو ۽ ان تي ڪنهن حرف نه کنيو اهو ايمان وارن جو طريقو آهي ائين نه ته پوء ويٺا ماڻهو چون ته ڀئي تون ته هن جو قسم هن جو فلان جو پٽ ۽ فلان هي اهڙو آهين ههڙو آهين نه اهو ماڻهو گورنر ٿيو ايجپٽ جو

جيڪڏهن کڻائجي ته، پر مطلب ته اهو واقعو ڪونه ٿو ٿئي جو اسان وٽ ڪو قسم کڻي اسان وٽ ته بندوق کڻي وري هلڻ وري اسان کي ڪهاڙي کڻي هلڻ وري ماري مائي مڙسالو مڙسالو هٿ اچي نه اچي پنهنجي مائي ته ويچاري هن کي ماري ڇڏندا پوء هاڻي خبر خدا کي خبر آهي ته هو ڳالهه ڪيئن هئي ويچاري پنهنجو ستي هئي ڪي جتي هئي ڪي الاء ڏوهاري هئي رب پاڪ کي خبر آهي پر مطلب ته اهو جيڪو آ سو ظلم آهي اهو ته ڪو طريقو ڪونهي ۽ اهو طريقو نه ڪرڻ کپي پنهنجيءَ سنڌ ۾ گهڻو آهي پوء اسين چونداسين غيرت وارا آهيون انهي ڪري اسان وٽ آهي ٻيون قومون جيڪي آهن سي غيرت واريون نه آهن انهي ڪري پوء هاڻي خدا کي خبر آهي ته واقعي غيرت اها اسان جي صحيح آهي يا مطلب ته غلط آهي مطلب ته پر پوء الله جي الله وٽ اسين ڏوهاري انهي سينس ۾ ته ڀئي مائي ويچاري کي اسان موقعو ڏيڻ کان سواء مطلب ته ڪو شاهد آڻڻ کان سواء اسان پنهنجي هٿ ۾ سڄي طاقت ڪري ڇڏي پنهنجي بندوق جي هٿ ۾ ڪهاڙي جي هٿ ۾ ڪي پنهنجي ڏاٽي ڏاٽي ڪي ڏوهي جي هٿ ۾ ڪي ڇا جي هٿ ۾ پوء هاڻي پوء اهو پوء رب پاڪ وٽ اسان کي حساب ڏيڻو پوندو پوء هاڻ جيئن رب پاڪ حساب ڪري الله تعالا بخش ڪري سڀني کي اسانکي به توهان کي به سڄي دنيا کي پر رب پاڪ وٽ ٻاڏائجي ڀئي اهڙي ڪهڙي ڳالهه آهي جو قسم شهادت ڪانهي ڪا ڳالهه ڪونهي ڪا بس هو ڪارو ڪاري بس سنڌ ۾ گهڻو ٿو ٿئي بلوچن وٽ به گهڻو ٿو ٿئي بلوچستان ۽ اسان وٽ هي جيڪو اسان وٽ جيڪي ماڻهو آهيون انهن وٽ ٿئي ٿو ٻين وٽ گهٽ قومن وٽ ٿئي ٿو پوء اکين سان ڏسندا وري خير هاڻي اڳتي ڳالهه ٿا ڪريون ته هن ۾ مطلب اهو ٿيو هاڻي هن صورت جو تفصيل ڪري وڃون هليا ته اها ڳالهه قسم به کڻايائون هاڻي پوء الله تعاليٰ ان کان پوء افڪ جو معاملو ٿو اچي جيڪو حضرت حضرت عائشه رضي الله تعاليٰ عنه يعني هيء گهر ۾ رسول صلي الله وسلم جي ڳالهه هي پنهنجو فلاڻي واقعو جيڪو ٿيو پنهنجو ويا رسول پاڪ صلي الله وسلم ڪنهن قبيلي ڏانهن پوء اتان کان موٽيا ٿي ته ان موٽ تي پوء واقعو ٿيو پر حضرت عائشه رهجي وئي پوئتي پوء وري ڪو ماڻهو آيو ان اٺ تي پنهنجي ويهاريو ۽ پاڻ اڳيان ٿي هليو ۽ پوء هاڻي مطلب ته اهو ويچارو سادو ماڻهو هو معصوم ماڻهو هو ان کان اهڙي ڪا ڳالهه ڪون پر هن نه ڪو هڪ سان ڳالهايو ئي پنهنجو پهتا اتي ان کان پوء جن ماڻهو ڏسو ته ڀئي هي ته ۽ هن فلاڻو ماڻهو اٺ ڪاهيو پيو اچي ۽ هو چڙهيو پئي اچي حضرت عائشه رضي الله تعالٰي هودي ۾ ۾ هئي هن ته ڏٺو به ڪو ڏٺي به ڪون بس اهو اهڙي نموني سان بهرحال پوء ان تي پوء هن واتان ڳالهه ڪرڻ شروع ڪئي پوء هي ڪئي هن کي ڪئي پوء پهتي عبدالله بن ابي ان وري وڌيڪ هلائي پوء اسان جا ڪي مومن مسلمان حسان بن ثابت جهڙا مومن ماڻهو اهي به ان ۾ شامل ٿي ويا هليا پوء يڪو مهينو جيڪو آهي سو حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم انتظار ۾ هو ڪيترو وقت ته وڃو انهيء ڳالهه جو ڇا فيصلو الله تعاليٰ وٽان ٿو اچي پوء اهو سڄو واقعو آهي مطلب پنهنجي انهن منجهه تفسيرن منجهه ۽ حديث جي ڪتابن منجهه اهو اتان ئي تفصيل سان وڌيڪ پڙهجي پر هاڻ آئون اتان جي کان اڳتي ٿو ڳالهه ڪريان ته پوء حضرت الله تعاليٰ اهو افڪ جو معاملي جي معصوميت جو نازل ڪئي اها آيت جيڪا آهي سڀني کي پنهنجو ڇا چئجي ته اها آيو حڪم آيو ته توهان ڇا لاء نه چيو ته ڀئي هي طيب آهن طيبا طيب مينز رسول پاڪ صلي الله وسلم طيب آهي ۽ ان ڪيئن ٿو ٿي سگهي ته ان جي گهر ۾ زاني عورت هجي مطلب ته اهڙي قسم جو توهان کي خيال ئي ڪيئن آيو مطلب ته ۽ توهان ڇو ڪون چيو ته هيء هڪ وڏي ڳالهه آهي جيڪا توهان چئو ٿا، اها غلط ڳالهه آهي ۽ ڇو ڪونه انهن ماڻهن شاهد پيش ڪيا؟ پوء مطلب ته چار جيڪڏهن شاهد هجن ڀئي جن ڏٺو هجي هي ڳالهه هجي تنهن کان پوء مطلب ته ڳالهه ٿئي. اهو شاهدي جي ڳالهه اڳ ۾ ئي ٿي چڪي هئي سورت النساء ۾ ان جو حڪم جيڪو موجود هو. پوء انهن ڪن ماڻهن جن جن افواهه ڦهلايو پوء انهن ماڻهن کي ڪي سزا ملي هئي اهي ڪوڙا لڳا اسي اسي ڪوڙا انهن کي مليا يا الله تعاليٰ معاف ڪيو يا جيڪو به پر اهو ته سڄو تفسير جيڪو آهي سو تفسيرن منجه آهي پر اهو تمام گهر جو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي مطلب ته اها ڳالهه اچي وئي هلي تنهن ڪري هيء سورت آهي ۽ سورت احزاب آهي هي ٻئي سورتون حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جي ۽ سورت تحريم جيڪا آهي ڇاهٺ نمبر سورت ۽ سورت طلاق جيڪا آهي انهن منجه اهي سڀئي واقعا جيڪي ٿين ٿا انهن جو يعني ڪن ڪن ڪن ڳالهين سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي گهر سان ڳالهه ٿي ٿئي پوء هن افڪ جي معاملي ۾ الله تعالي چيو ته اهو توهان خراب ڪري نه سمجهو ان ڳالهه کي سبحان الله اها ڳالهه توهان جي لاء سٺي آهي ته هڪ شريعت جو هڪڙو حڪم جيڪو آهي سو اهڙي قسم جو اچي ويو جيڪو توهان جي لاء چڱو آهي ان ڪري ان کي ائين نه سمجهو پر اهو اها تمام وڏي معرفت جي ڳالهه آهي جيڪا هو چوندا آهن ته يا الله تو فلاڻو ڪشتي ڪا هيئن ٻوڙي پر ته به ٿورا لکن جا لايا لاٿا تو، پوء هيء فلاڻ هي ڪئي، پوء هيء ته به ٿورا لکن جا لاٿا تو، هي جيڪو ڪربلا جو ڪئي، اهو به ٿورا لکن جا لاٿا تو، پر مطلب ته اهي سڀئي تنهنجا ٿورا ٿيا، سڀئي تنهنجا احسان ٿيا، تو توڙي هي درجات ڏنا، هي تنهنجو مطلب ته سڀني کي هي حاصل ٿيا، پوء هي افڪ جو معاملو جيڪو آهي سو به الله تعاليٰ چئي ٿو ته اهو پنهنجي لاء توهان برو نه سمجهو، اهو توهان جي لاء سٺو، هوڏانهن. سورة احزاب ۾ حضرت زينب بنت جحش جي ڳالهه آهي جيڪا حضور صلي الله عليه وسلم جي پڦي پڦاٽ آهي، پڦي جي ڌيء آهي، ان کي شادي ڪرائي ڏني اٿس زيد رضي الله تعالٰي عنه سان، پوء پاڻ ۾ ڪونه ٺهي هليا، پوء ان جي پنهنجي طلاق ٿي وئي، پوء حضور صلي الله عليه وسلم ان سان شادي ڪئي، پر ڇو جو هو پٽيلو به هو، مطلب ته ڪنهن زماني ۾ مطلب ته حضور صلي الله عليه وسلم چيو ته منهنجو پٽ آهي، پر هاڻي چوڻ سان ڪو پٽ ڪونه ٿي ويو. اها به ڳالهه هتي الله تعاليٰ سورت احزاب ۾ چئي ته ماڻهو جي چوڻ سان پٽ ڪونه ٿو ٿئي، پٽ انهي جو آهي جنهن جو پٽ اصل آهي. پر رضاع يعني کير وارو پٽ جيڪو آهي، کير وارا ڀائر جيڪي آهن، ڀينر، اهي پاڻ ۾ شادي نه ٿا ڪري سگهن، اهو حرمت ۾ شامل آهي. اهو اهو به الله تعاليٰ جو ڄڻ حڪم آهي. پر هي جيڪو پٽيلو لفظ سان چئجي ٿو، جنهن ۾ کير ۽ بلڊ ٻئي دم ۽ ڇا چئبو آهي کير جيڪو آهي سو رت ۽ کير ٻئي ناهن، رت به ناهي ۽ کير به ناهي ته پوء هو پٽ ڪونهي توهان جو، نه ڪو ماء آهي هوء توهان جي، نه ڪو هو پٽ آهي توهان جو، پر مطلب ته رشتي جو تقدس ڪرڻ جيڪو آهي سو ڀلي ڪجي، هن جي ماء کي جيڪڏهن ڪنهن کي چئجي ٿو ته اما تون ماء آهين، تون ماء جهڙي آهين، مطلب شادي ڪئي هن کي پنهنجي زال کي چئجي ته تون منهنجي ماء جهڙي آهين، پر ٻي ڪا مائي آهي، مطلب ماسي آ پڦي آهي، ان کي پنهنجي ماء جو جهڙو ڪري سمجهي، يا پنهنجون ٻيون عورتون آهن ويچاري ڳوٺ راڄ جون، هن جون ان جون، ان کي چئجي اما اما ته ان کي اما ڪري سمجهجي، پر هاڻ ته اها اما ڪونه ٿي وئي هلي انهي سينس ۾. ته اهو ڳالهه هڪڙي شريعت جو هڪڙو اصول اهو اچي ويو هليو. جيڪو هن امت جي لاء سٺو آهي ۽ ٻين امتن ۾ اهڙي شريعت ڪونهي جنهن منجهه تمام وضاحت سان اهڙي قسم سان ڳالهيون ذڪر ٿيل هجن انهي ڪري حضرت زينب بنت جحش سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي شادي ۽ انهي تي جيڪي اعتراض ڪيائون حضرت زيد جي هن جو مڙس هئڻ اڳ ۾ ۽ هن کان طلاق هئڻ ان تي بحث گهڻا تمام مسئلا پوء ماڻهن ٻيا پيدا ڪيا آهن وات وڏن پوء الله تعالي انهن کان پناهه ۾ رکي پنهنجي جو ان متعلق اسان اهڙي نموني سان سوچون ۽ اهڙي نموني سان ڳالهه ڪريون هاڻي اها ڳالهه اچي وئي ان کان پوء هن صورت ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو هن سورت جو ٿورو مختصر تفصيل ڪري وڃون جيڪو مون کي ذهن ۾ آهي هاڻي پوء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اکين کي هيٺ ڪيو يا ابصارڪم پنهنجي يغضوا ابصارڪم يا ڇا ڪهڙو لفظ اچي ٿو ته معنيٰ اکيون پنهنجون هيٺ ڪريو اکيون هيٺ ڪريو معنيٰ پرايون عورتون ڏسو ته ائين نه تڪي انهن کي ويهي نهاريو ائين ڪريو ڀئي ڏسڻ پرائي عورت ڏانهن ڀئي پنهنجي اهڙي نموني سان پوء وري ان کي خاص وري شهوت جي لحاظ کان وري ڏيڻ ڏسڻ توجهه ڪرڻ جو خاص ان ۾ زنا جي شڪل اچي ٿي وڃي هلي، اها جيڪا اکين جي زنا آهي، اها جيڪي خيال جي زنا آهي، اها دل جي زنا آهي، اها جيڪي وهم جي زنا آهي، اها اهڙي نموني سان ته اهو به هڪڙو زناڪاري جو مطلب ته لا تقربوا الزنا جيڪو سورت بني اسرائيل ۾ الله تعالي فرمايو بني اسرائيل سورت جيڪا آهي سا مڪي آهي اها شريعت جي احڪامات ته اسان جي اڳين شريعتن وٽان آهي جيڪا حضرت موسيٰ عليه السلام جي شريعت هئي حضرت ابراهيم عليه السلام جي شريعت هئي ان جي مطابق مطلب لا تقربوا الزنا زنا جي ويجهو نه اچو زنا جي ويجهو نه اچو معنيٰ زنا جو اهڙي ڪا ڳالهه نه ٿئي جو جنهن منجهان پوء زنا جي تحريص ٿئي ته زنا ڏانهن ماڻهو لاڙو ڪري راغب ٿئي زنا ڏانهن لا تقربوا الزنا ان ۾ اچي ٿي وڃي ۽ جيڪي اڳ ۾ مڪي سورتون آهن انهن ۾ زنا جي گهڻي ڳالهه ڪونهي پر ان ۾ ٻيا لفظ آهن استعمال فحش فحش جو لفظ خيانت جو لفظ سورت يوسف عليه السلام ۾ يا ظل ظلم جو ظلم معنيٰ اها به زنا جي معاملي ۾ جو حضرت يوسف عليه السلام ٿو چئي ته الله تعاليٰ ظلم ڪرڻ وارن سان يعني زنا ڪرڻ وارن سان الله تعاليٰ هو انهن کي فلاح نه ٿو ڏئي، اهڙي نموني سان خيانت ڪرڻ وارن کي الله فلاح نه ٿو ڏئي. اهي ڳالهيون سورت يوسف عليه السلام ۾ ٿيون ۽ ٻين سورت مؤمن ممتحنه سورت اها مدني سورت آهي انهي منجهه جيڪي عورتون آهن پنهنجو ڪن ٿيون ڇا بيعت رسول الله صلي الله عليه وسلم جا جيڪي حديبيه جي صلح کان پوء موٽي آئي ان جو الله تعاليٰ چئي ٿو ته امتحان وٺو ۽ پوء جيڪڏهن ان جي بيعت ڪرايو بيعت ۾ جي هو چون ته اسين چوري ڪونه ڪنديسون اسين زنا ڪونه ڪنديسون اسان فلاڻو فلاڻو فلاڻو شرڪ شرڪ جي ڳالهه پهرين شريڪ ڪونه ڪنديسون الله سان ڪنهن کي چوري ڪونه ڪنديسون زنا ڪونه ڪنديون سون ٻيا به فلاڻيون فلاڻيون ڳالهيون هي ڪونه ڪنديون سون اهو بيعت ٿي ڄڻ اها عورتن سان اها سورت ممتحنه ۾ اها ڳالهه آهي ته مطلب ته اهڙي نموني سان پر هتي هيء واضح ڳالهه زنا جي اهڙي نموني سان ٿي سورت نساء ۾ جيڪو آهي سو فحش جو لفظ استعمال ٿيو پر ان جي معنيٰ اها ئي آهي

پوء عورتن کي حڪم ٿيو ته هي چتائي مردن ڏي نه نهار، نهاريو پراون ڏي. انهيء کان پوء حڪم ٿيو پراون گهرن ۾ گهڙڻ. گهرن ۾ اڳ مطلب ته اسان جا ڳوٺ راڄ جو نمونو اهڙو آهي، مائٽ مٽ آهيون پاڻ ۾، پوء مطلب ته بنا سلام جي، بنا ڪلام جي، بنا سڏ ڪرڻ جي ماڻهو گهر ۾ گهڙي ويو هليو. هاڻي اتفاق سان ڪو مطلب ته مرد ان وقت ڪونهي ۽ ان ماڻهوء کي موقعو ملي ويو هليو، ڪو ڪم خراب ٿي ويو هليو، اهڙي قسم جو ڪو حالات مطلب ته جيڪي آهن سي ٿي سگهن ٿا، انهيء ڪري ماڻهو پرائي مطلب ته پنهنجو ذاتي گهر جيڪو آهي ان کي ڇڏي باقي مائٽن مٽن جي گهرن ۾ جيڪو وڃي ٿو ته پهرين سڏ ڪري ٻاهران کان ته السلام عليڪم فلاڻا فلاڻا ماڻهو مرد آهي ته ڀئي مرد کي سڏي يا مطلب عورتون پرائي گهر ۾ گهڙي ٿيون اچن اتي ٻي ڪا عورت ڪانهي ڪا ته پوء مرد کي هٿ اچي وئي عورت پنهنجو ڪم خراب ٿي ويو هليو ته مطلب ته اهي ٻئي ٻنهي عورتن کي مردن کي اهڙي نموني سان وڃڻ گهرجي پنهنجي مائٽن جي به گهرن ۾ جو سڏ ڪن مطلب هرو ڀرو ڪو اهڙو تمام مطلب ته خراب موقعو جو نه هجي اجازت وٺي گهرن ۾ پوء وڃي ماڻهو جيڪڏهن اجازت نه ملي ته ماڻهو موٽي وڃي پوئتي يعني سڏ جو جواب نه ملي ته ماڻهو سمجهي ته ڪونهي ڪو يا جيڪڏهن مائي چئي ٿي توهان موٽو هينئر ڪونهي ڪو فلاڻو فلاڻو مرد ڪونهي ڪو ته ماڻهو کي موٽي وڃڻ کپي نه ائين ته آئون ته تنهنجو مائٽ آهيان آئون ته آيو آهيان ۽ تون وري مون کي ڪيئن ٿي روڪين ۽ هي ته فلان ڪي نه هن کي به موٽي وڃڻ کپي مطلب اهي احڪامات هن سورت ۾ آيا آهن اهي تمام واضح نموني سان ته گهرن منجهه وڃڻ ئي جيڪو آهي سو مطلب ته اجازت سان هجي ۽ ٻيو وري گهر ۾ ماڻهو سمهي ٿو ٻپهرن جو شام جو مطلب ته فلاڻي وقت يا اسر صبح جي نماز کان پوء يا ڪهڙي نموني سان وري ماڻهو ليٽي ٿو پوي ته مطلب ته ڪنهن وقت ڪي ماڻهو ڪهڙي نموني سان ستا پيا آهن ڪي ڪهڙي نموني سان ستا پيا آهن ته پوء انهي وقت پنهنجي عورت يا پنهنجي گهر جي تمام ويجهي ڀاتي کان سواء ٻيو ڪو ماڻهو ان جي ڪمري ۾ نه وڃي مطلب ته هاڻ ماڻهو جي جن کي وڏا گهر آهن ته پنهنجو قسم ڪنهن کي پنهنجو ڪمرو آهي ته پنهنجو دروازو کڙڪائي پوء ماڻهو وڃي ٿو وڃي ٿو ٻيو حجت ڪونه ٿو ڪري پر اسان وٽ پوء آهي هڪڙي ڪوٺي ويچارڙي هن ۾ سڀئي ماڻهو سمهن ٿا زالون مرد پنج

اها آهي پوء سراب جي ڳالهه آهي، سراب معنيٰ اهو جيڪو اک کي دوکو ٿيندو آهي ته ڏسبو ته اوهو اوهو پاڻي ڙي پاڻي پڙهندا هئاسون ان ڪتاب ۾ پاڻي ڙي پاڻي اتي وڃجي ٿو ويجهو ته اتي ڪو پاڻي ڪونهي ڪو ان کي چئبو آهي سراب عربي منجهه به سمجهو انگريزي ۾ ڇا چئبو آهي مون کان وسري ويو هاڻي نالو پنهنجو ان کي چئبو ته پاڻي ڪونهي ڪو پر ائين هڪڙو ڏيکاء آهي پنهنجو اهو آهي ميراج چئبو مراج اڇا ايم آءِ آر اي جي اي ميراج، ميراج آهي مطلب ته اکين کي ڌوڪو آهي ته اها ڳالهه ٿي ان کان پوء وري جو اچي ٿي ته فلاڻا ماڻهو فلاڻن فلاڻن ماڻهن جي گهرن ۾ کائي سگهن ٿا مطلب ته اهو تمام وڏو حڪم آهي ته مطلب ته جيڪڏهن پنهنجي گهر ۾ هڪڙي ته اها ڳالهه آهي اسان وٽ ڪي ماڻهو ويچارا غريب آهن ڪي ويچارا امير آهن ڪي شاهوڪار آهن مائٽ مٽ پاڻ ۾ آهن ته پوء فلاڻا ماڻهو فلاڻن جي گهر ۾ کائي سگهن ٿا اهو تمام سڀ رشتي رشتا جيڪي آهن سي هتي الله تعاليٰ اهي هت ڏيکاري فلاڻي کي يعني هن جو حق آهي ته کائي بس. هاڻي اهو ڪونه ته تون ڇو آيو آهين، مون وٽ ماني ڪيتي نه رکي آهي فلاڻو آهي ۽ تون بس گهر جو ڀاتي آهيان، توهان وٽ جيڪڏهن گهر جا ڀاتي ٻيا کائيندا ته آئون به کائيندس بس پوء هن کي حق آهي ته کائي ول حق للسائل والمحروم ٻئي هنڌ الله تعاليٰ ڪري ڇڏيو آهي سائل ۽ محروم جو حق آهي هاڻي هي اهي رشتا جيڪي آهن سي سڀ ٻڌايو ته فلاڻو فلاڻي يعني ماء جي گهر ۾ کائي سگهي ٿو ماء جي گهر ۾ مطلب ماء جو ئي ته گهر آهي پر جيڪڏهن هن جي پرڻجي وئي آهي ڪنهن ٻئي هنڌ ۽ توهان وري ٻئي هنڌ ٿا رهو ته پوء پنهنجو ان جي گهر ۾ ويو ته اها کائي سگهي ٿو پيء جي گهر ۾ کائي سگهي ٿو پڦي جي گهر ۾ ماسي جي گهر ۾ چاچي جي گهر ۾ چاچي جي گهر ۾ فلاڻي جي ڀاء جي گهر ۾ ڀيڻ جي گهر ۾ مطلب ته ان سڀني اهي رشتا جيڪي آهن ويجها ويجها اهي سڀني ان جي گهر ۾ توهان کي حق آهي کاڌا کائي سگهو ٿا هو هنن وٽ آهي ۽ توهان وٽ ناهي توهان کائي سگهو ٿا توهان وٽ آهي، هنن وٽ ناهي ته هو توهان جي گهر ۾ اچي کائي سگهن ٿا. هنن کي حق آهي ته کائين ۽ توهان کي ڪو حق ناهي ته هنن کي چئو ته ڇا لاء آيو آهين ڀيڻا نه هنن کي توهان کارايو جهڙو پاڻ ٿا کائو تهڙو هنن کي به کارايو ۽ پنهنجو اهڙي نموني سو اهو الله تعاليٰ هن سورت ۾ ۾ اهي تمام سهڻيون ڳالهيون هاڻ ڏسو ته پهرين ته هينئر آئون کلان پيو اڳيان روئڻ به مون کي ڪونه ٿي آيو زنا جي ڳالهه هئي تمام سخت قسم جي

پوء پنهنجو گهر ۾ هيئن نه وڃو، گهر ۾ هيئن نه وڃو ۽ گهر ۾ ههڙي نموني سان وڃو ۽ پوء اکيون بند ڪريو ۽ پوء جيڪڏهن تهمت نه کڻو، پوء جيڪڏهن زنا جي ڳالهه اچي ها مطلب اهو به هڪڙو طريقو ائين چوڻ جو پر ڇو جو هي تمام سخت حڪم آهي انهي ڪري حڪم پهرين سخت آيو انهي کان پوء نرمي جون ڳالهيون آيون پوء انهي کان ڪيئن بچي هن زنا جي لا تقربو الزنا جي صورت حال ڪيئن پيدا ٿئي سمجهو اها جيڪا سا پهرين

ان ڏانهن به توجه ٿي ڪري، هوء شاعره به آهي، شاعري ڪري ٿي ويچاري، پر پوء شاعري جيڪا هن جي غزل چئي ٿي ۽ غزل هيء غزل اسان جو غزل جيڪا اردوء جو مصيبت وڏي به هن سان انهي ۾ اها آهي ته وڏا وڏا لفظ فارسي جا وڏا وڏا عربي جا جو مشڪل ۽ هوء چئي ٿي مون وٽ محبوب جون ڳالهيون ڪونهن مون وٽ ئي سڄي سماج جي برائي جون ڳالهيون جيڪي آهن بڇڙائي جون ڳالهيون جيڪي آهن، چڱائي جون ڳالهيون جيڪي آهن، اهي آئون توهان سان ئي ڪنديس. سو هي تمام به سٺي ڳالهه ٿي ڪري ويچاري ان جو نالو آهي حياء لتا. هاڻ ان جو مطلب ته اها هنن بڇڙاين ڏانهن به توجهه ٿي ڪري ۽ ۽ هنن چڱاين ڏانهن به توجهه ٿي ڪري. پوء الله تعاليٰ اسان کي پنهنجي ان ۾ رکي. پنهنجي ڇا چئبو آهي رشد ۽ هدايت ۽ توفيق ڏي ته پنهنجو پنهنجي دين ايمان تي رهون صحيح سلامت رهون الله تعالي مغفرت ڪري اسان سڀني توهان جي به اسان جي به ۽ سڀ رب پاڪ پنهنجي چڱائي ڪري ۽ الله هر هنڌ وري الله تعالي چئي ٿو تابوا واصلحوا فان الله غفور الرحيم جيڪو توبه ڪري ٿو ۽ پوء اصلاح ڪري ٿو پوء الله تعالي کان بخشش گهري ٿو ته پوء الله تعالي بخشش ڪرڻ وارو آهي رحم ڪرڻ وارو آهي پوء ان کان مايوس نه ٿجي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تعاليٰ سڀ گناهه بخش ڪري ٿو پر بخش جي بخشش جو آسرو رکڻ ضروري آهي پنهنجو پر ٻاڏائڻ ضروري آهي الله تعاليٰ کان بخشش گهرڻ جيڪا ضروري آهي انهن سڀني ڳالهين کان هاڻي سورت نور جو اهو مطلب ته هڪڙو تت هڪڙو

استغفر الله بس ايترو ئي چوڻ ئي ڪافي استغفر الله يا الله آء مغفرت ٿو گهران بخشش ٿو گهران مطلب ته ايترو ئي چوڻ جي ڪري مطلب ته وڏيون وڏيون آيت ياد ناهي نٿي نٿي ڪري سگهجي ته رڳو اهو ئي چئي استغفر الله استغفر الله پوء اها تسبيح ڪري ڇڏجي اسان جا جيڪي نقشبندي ۽ سهروردي ۽ قادري سلسلا آهن چشتي وغيره سمجهو انهن وٽ اهي تسبيح تسبيحون آهن ته وڃو سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اڪبر لا اله الا الله جي تسبيح آهي ۽ سهروردي جي اسانجي قادري سلسلي جي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله ۽ ٻيو استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني تسبيح مطلب ڪرڻ گهرجي مطلب ته سڀئي جو جيڪو به توهان کي هٿ اچي الله تعالي جيڪو توفيق ڏئي جيڪو توهان کي ذهن ۾ اچي استغفار به گهرڻ ضروري آهي پنهنجو ۽ پنهنجو تمجيد ۽ تحميد ۽ ڇا چئجي ته تڪبير ۽ تحليل الله تعالي جي ڪرڻ